ທີ່ນີ້ວິທະຍຸເອເຊຍເສລີ ພາກພາສາລາວ ກະຈາຍສຽງສູ່ມື້ຈາກນະຄອນຫຼວງວໍຊິງຕັນ DC ສະຫະລັດອາເມລິກາ ມື້ນີ້ແມ່ນວັນພະຫັດ ວັນທີ 22 ເດືອນກຸມພາ ປີ 2024 ຂ້າພະເຈົ້າ ສີວິໄລ ເປັນຜູ້ປະກາດ ແລະ ກຳກັບການອ ອກອາກາດຂອງລາຍການໃນພາກນີ້ ລຳດັບຕໍ່ໄປເຊີນທ່ານຮັບຟັງຂ່າວປະຈຳວັນ ຈັດມາສະເໜີທ່ານໂດຍ ສຸພັດຕາ ແລະ ອຸ່ນແກ້ວ ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ຂ່າວສຳຄັນທີ່ພວກເຮົາຈະນຳມາສະເໜີທ່ານ ມີຫົວຂໍ້ດັ່ງນີ້ ເມືອງຫ້ວຍຊາຍອອກໜັງສືແຈ້ງເຕືອນໃຫ້ລະວັງການລັກພາໂຕເດັກນ້ອຍ ທາງການກຽມຍົກຍ້າຍ 4 ບ້ານຈາກໂຄງການເຂື່ອນຫຼວງພະບາງ ເມືອງປາກງື່ມມີບັນຫາສັງຄົມເກີດຂຶ້ນ 300 ກວ່າເລື່ອ ງໃນປີ 2023 ຕໍ່ໄປເປັນລາຍລະອຽດຂອງຂ່າວ
ວັນທີ 20 ເດືອນກຸມພາ ປີ 2024 ຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເມືອງ ເມືອງຫ້ວຍຊາຍ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ອອກແຈ້ງການເລກທີ 32/0/ສກມ ແຈ້ງໃຫ້ຜູ້ອຳນວຍການ ແລະ ຄູອາຈານທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ຢູ່ໂຮງຮຽນອ ະນຸບານ ປະຖົມ ແລະ ມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນທົ່ວເມືອງຫ້ວຍຊາຍ ໃຫ້ເປັນເຈົ້າການໃນການແນະນຳນັກຮຽນທີ່ຢູ່ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນໃຫ້ມີສະຕິລະວັງໂຕ ເພາະວ່າມີກຸ່ມຄົນຈີນຈຳນວນໜຶ່ງມາຕົວະຍົວ ະ ແລະ ພະຍາຍາມລັກພາໂຕເດັກນ້ອຍນັກຮຽນ ເມື່ອວັນທີ 13 ເດືອນກຸມພາ ປີ 2024 ທີ່ຜ່ານມາ ກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ ເຈົ້າໜ້າທີ່ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເມືອງຫ້ວຍຊາຍຜູ້ທີໜຶ່ງກ່າວວ່າ ທາງຄູອາຈານມີຄວາມກັງວົນໃຈຕໍ່ເຫດການ ກຸ່ມຄົນຈີນຈະລັກພາໂຕເດັກນ້ອຍນັກຮຽນຕື່ມອີກ ແລະ ຢ້ານເດັກນ້ອຍນັກຮຽນຈະຕົກເປັນເຫຍື່ອຄ້າມະນຸດ ຈຶ່ງໄດ້ອອກແຈ້ງການດັ່ງກ່າວໄປ ດັ່ງທ່ານກ່າວຕໍ່ວິທະຍຸເອເຊຍເສລີ ໃນວັນທີ 21 ເດືອນກຸມພານີ້ວ່ າ ກໍ ເຮົາກໍຢ້ານມັນຈະເກີດຂຶ້ນຢູ່ບ່ອນອື່ນຕື່ມເນາະ ເພາະວ່າເມືອງຫ້ວຍຊາຍນີ້ມັນມີຫຼາຍໂຮງຮຽນຫັ້ນນະ ຈຳນວນມັນມີຢູ່ຮ້ອຍປາຍໂຮງຮຽນເນາະ ເຮົາກໍຢ້ານເກີດຂຶ້ນ ແລ້ວເຮົາຈຶ່ງແຈ້ງໃຫ້ສະເພາະແ ຕ່ສຶກສາເນາະ ບ່ອນອື່ນເຮົາບໍ່ໄດ້ແຈ້ງດອກ ເພາະວ່າຢ້ານແມ່ນອັນການຄ້າມະນຸດຫຼາຍກວ່າເນາະ ເພາະວ່ານັກຮຽນອາຍຸ 10 ປີນີ້ຄືວ່າເປັນສາວນ້ອຍນີ້ເນາະ ລັກສະນະວ່າເອົາຂຶ້ນລົດໄປ ພາໄປທ່ຽວໄປແ ລ້ວ ແຕ່ວ່າເຂົາຈະບໍ່ໄປແລ້ວກໍຈັບເອົາຫັ້ນນະເນາະ ຄືວ່າໂຕນີ້ຕາມການລາຍງານຂອງອັນຜູ້ປົກຄອງ ຂະນະທີ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເມືອງຫ້ວຍຊາຍຜູ້ທີ 2 ກ່າວເຖິງເຫດການເມື່ອວັນທີ 13 ເດືອນກຸມພາ ປີ 2024 ທີ່ມີກຸ່ມຄົນຈີນຈຳນວນ 3 ຄົນ ພະຍາຍາມຕົວະຍົວະລັກພາໂຕເດັກນ້ອຍນັກຮຽນປະຖົມສຶກສາປີທີ 4 ຢູ່ໂຮງຮຽນປະຖົມປາກຮາວເໜືອ ເຂດທາງ A3 ແຕ່ບໍ່ສຳເລັດວ່າ ເຊົ້າໃນ 7 ໂມງ 30 ນີ້ນະ ເດັກນ້ອຍມາໂຮງຮຽ ນ ມາຮອດບ່ອນສາມແຍກໄຟແດງທາງເຂົ້າຕະຫຼາດສີດອນມີນີ້ເນາະ ມີຄົນຈີນຂີ່ລົດຕູ້ມາ ມັນມີ 3 ຄົນເນາະ ເອີ ຫຼັງຈາກມັນມາຄາໄຟແດງແລ້ວ ຄົນຈີນກໍຖ່າຍຮູບເອົາເດັກນ້ອຍຂີ່ລົດຖີບ 2 ຄົນຫັ້ນນະ ລົງໄປຫາ ເຂົາເຈົ້າ ເອົາເງິນໃຫ້ເຂົາເຈົ້າ ເຂົາເຈົ້າກໍບໍ່ເອົາ ເອົາຂະໜົມໃຫ້ເຂົາເຈົ້າ ເຂົາເຈົ້າກໍບໍ່ກິນເນາະ ແລ້ວຈອບເຂົາເຈົ້າວ່າຂະໜົມມີໃນລົດຕູ້ຫັ້ນ ອັນຢາກໄດ້ນະ ຂຶ້ນເມືອຈະໃຫ້ຫຼາຍນະ ເຂົາເຈົ້າກໍບໍ່ຂຶ້ນເ ນາະ ຫຼັງຈາກນັ້ນຈະໄປຫາເຂົາເຈົ້າແຫຼະວ່າ ເຂົາເຈົ້າລະບໍ່ ບໍ່ເອົາ ບໍ່ຢູ່ນະ ເຂົາເຈົ້າກໍຫຼົບ ເວົ້າແນວນັ້ນແນວນີ້ແຫຼະ ວ່າອີ່ທ່ຽວໄປ ຊວນໄປທ່ຽວໄທແລ້ວ ແນວນັ້ນແນວນີ້ ເຂົາເຈົ້າກໍບໍ່ໄປເນາະ ຫຼັງຈາກນັ້ນກໍ ວົນໆວຽນໆຫັ້ນແຫຼະ ຈະເອົາເຂົາເຈົ້າຫັ້ນແຫຼະ ເຂົາເຈົ້າກໍຮູ້ໂຕກ່ອນເນາະ ຫຼັງຈາກນັ້ນ ເຂົາເຈົ້າກໍໄຫ້ແຫຼະ ຫາພໍ່ແມ່ຜູ້ປົກຄອງເຂົາເຈົ້າຂາຍເຄື່ອງຢູ່ມໍ່ໂຮງຮຽນນີ້ແຫຼະ ມາວັນທີ 14 ເດືອນກຸມພາ ປີ 2024 ເຊິ່ງເ ປັນມື້ທີ່ເດັກນ້ອຍນັກຮຽນຊັ້ນປະຖົມປີທີ 4 ທັງ 2 ຄົນ ຕ້ອງໄປຊີ້ຈຸດເກີດເຫດ ເພື່ອໃຫ້ຕຳຫຼວດຕິດຕາມກຸ່ມຄົນຈີນ ເຂົ້າສູ່ຂະບວນການທາງກົດໝາຍນັ້ນ ທາງພໍ່ແມ່ຂອງເດັກນ້ອຍນັກຮຽນ ກໍບອກໃຫ້ເດັກນ້ອຍນັກ ຮຽນໄປລໍຖ້າຢູ່ໂຮງຮຽນກ່ອນ ແລ້ວທາງຕຳຫຼວດກັບພໍ່ແມ່ຈະນຳໄປ ແຕ່ເມື່ອເດັກນ້ອຍນັກຮຽນຮອດຈຸດເກີດເຫດ ກໍຖືກກຸ່ມຄົນຈີນກຸ່ມເກົ່ານັ້ນ ຂີ່ລົດຕູ້ ແລະ ລົດຈັກ ຈະລັກພາໂຕອີກ ແຕ່ເດັກນ້ອຍນັກຮຽນກໍທັງ ແລ່ນ ທັງຮ້ອງທັງໄຫ້ ຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຈາກປະຊາຊົນເຂດນັ້ນໄດ້ທັນ ກ່ອນຈະຖືກຄົນຈີນລັກພາໂຕ ດັ່ງເຈົ້າໜ້າທີ່ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເມືອງຫ້ວຍຊາຍຜູ້ທີ 2 ຜູ້ດຽວກັບຂ້າງເທິງກ່າວວ່າ
ແລ້ວໃຫ້ເດັກນ້ອຍນີ້ມາກ່ອນ ມື້ວັນທີ 14 ນະ ຕອນໜຶ່ງໂມງສາມສິບນີ້ນະ ອ່າ ຈະໃຫ້ລູກມາໂຮງຮຽນ ມື້ກີ້ແລ້ວກໍໃຫ້ມາໂຮງຮຽນຫັ້ນແຫຼະ ບັງເອີນເຈົ້າເດັກນ້ອຍສອງຄົນມາກ່ອນ ມາທ້າວມາເຫັນອັນ ຈຳພວກຄົນ ຈີນທີ່ 3 ຄົນເກົ່າຫັ້ນນະ ລົດຄັນເກົ່າຫັ້ນນະ ສອງຄົນຂີ່ລົດຕູ້ ຄົນໜຶ່ງແລ້ວ ອ່າ ຂີ່ລົດຈັກ ຜູ້ຂີ່ລົດຈັກຫັ້ນແຫຼະໄປກ່ອນນະ ອີ່ໄປຈັບລາວຫັ້ນນະ ລາວແລ້ວຮູ້ກ່ອນ ເພາະພໍດີລົດຈັກອີ່ໄປຈັບລາວ ກໍໂທຫາກັນ ລົດຕູ້ກໍຈອດໄ ປຮອດໝໍ່ກັນຫັ້ນ ວ່າຊັ້ນເດີ້ ແລ້ວແມ່ນລາວນີ້ຮູ້ກ່ອນເຫັນກ່ອນ ແລ້ວລາວນີ້ ທັງຮ້ອງທັງໄຫ້ແຫຼະ ຂ້າມທາງໄປ ເອີ ໄປແລ້ວໄປຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຈາກ ກໍແມ່ນຄົນລາວ ແຕ່ວ່າຂາຍເຄື່ອງຢູ່ຮ້ານຈີນເນາະ ຢູ່ບ່ອນແ ປະສາມແຍກຫັ້ນແຫຼະ ເຂົາເຈົ້າໄປກອດຜູ້ນັ້ນເນາະ ທັງແລ່ນທັງຮ້ອງທັງໄຫ້ແຫຼະ ຊ່ອຍແດ່ ຊ່ອຍແດ່ ດຽວນີ້ຄົນຈີນອີ່ຈັບນະ ດ້ານຜູ້ປົກຄອງຂອງເດັກນ້ອຍນັກຮຽນໃນເຂດທີ່ເກີດເຫດຈຳນວນຫຼາຍ ກໍມີຄວາມ ກັງວົນຕໍ່ເຫດການທີ່ເກີດຂຶ້ນ ຈຶ່ງໄດ້ພາກັນຝາກລູກຫຼານນຳສາວຄູ ໃຫ້ຊ່ອຍເປັນເຈົ້າການເບິ່ງແຍງເດັກນ້ອຍນັກຮຽນ ພ້ອມທັງໂຕຜູ້ປົກຄອງເອງ ກໍຈະເປັນເຈົ້າການສອນລູກຫຼານບໍ່ໃຫ້ຮັບເຄື່ອງຂອງ ຫຼື ໄ ປນຳຄົນແປກໜ້າ ດັ່ງຍານາງກ່າວໃນມື້ດຽວກັນນີ້ວ່າ ກໍຫາກໍເຫັນປີນີ້ຫັ້ນແຫຼະ ເປັນຫ່ວງດອກ ເປັນຫ່ວງເພາະເດັກນ້ອຍກໍຫຼາຍ ແຄມທາງນັ້ນແມ່ນ ແຕ່ລະບ່ອນແຕ່ລະຈຸດ ເຂົາເຈົ້າກໍ ອັນ ບັນດາພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ ເຂົາກໍ ອັນ ຕອນໄດ້ຍິນຂ່າວໃໝ່ໆຫັ້ນ ປ້າ ໂທໆ ແມ່ນລູກແມ່ນຫຼານໄດ້ຝາກນຳສາວຄູແທ້ວ່າ ໂອ ຢ້ານເດັກນ້ອຍບໍ່ຮູ້ແຫຼະ ເພາະວ່າບາງຄົນເຂົາກໍເອົາເງິນເອົາຫຍັງໃຫ້ ເຂົ້າໜົມຫຍັງໃຫ້ ເຂົາກໍໄປ ບາງຄົນກໍບໍ່ ໄປ

ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ບໍ່ສາມາດລະບຸລາຍລະອຽດຂອງກຸ່ມຄົນຈີນ ທີ່ພະຍາຍາມລັກພາໂຕເດັກນ້ອຍນັກຮຽນໄດ້ຄັກແນ່ ແຕ່ຕຳຫຼວດກໍຍັງພະຍາຍາມເຮັດວຽກຕາມຈັບກຸ່ມຄົນຈີນນັ້ນຢູ່ ດັ່ງທ່ານກ່າວໃນມື້ດຽວກັນນີ້ວ່າ ເອີ ນີ້ກໍບໍ່ຮູ້ນຳ ມັນ ຈັກວ່າມັນເປັນຍ້ອນແມ່ນຫຍັງ ຖາມວ່າພໍ່ແມ່ຕິດໜີ້ຕິດສິນເຂົາບໍ ກໍວ່າບໍ່ຕິດ ແລ້ວເຂົາມຸ່ງຫວັງເອົາແຕ່ຄົນດຽວຫັ້ນນະ ມັນເປັນໃດເນາະ ກໍວ່າຫັ້ນແຫຼະ ກໍມັນກໍໄດ້ເຕືອນໄປໝົດຫັ້ນແຫຼະເນາະ ກໍຢ້ານວ່າເອົາຄົນໜຶ່ງບໍ່ໄດ້ ກໍເອົາຄົນໜຶ່ງຫັ້ນນະເນາະ ຕຳຫຼວດກໍຍັງພະຍາຍາມຢູ່ ປັດຈຸບັນ ພໍ່ແມ່ຂອງເດັກນ້ອຍນັກຮຽນທັງສອງຄົນ ທີ່ຖືກຄົນຈີນພະຍາຍາມລັກພາໂຕນັ້ນ ໄດ້ຕັດສິນໃຈຂໍອະນຸຍາດຄູອາຈານ ໃຫ້ລູກຢຸດໄປໂຮງຮຽນ 1 ຫາ 2 ອາທິດ ພາຍຫຼັງເຈີເຫດການດັ່ງກ່າວ ເພື່ອຂໍໃຫ້ລູກພັກຜ່ອນຢູ່ເຮືອນ ແລະ ໂຕເອງມີເວລາເບິ່ງລູກເບິ່ງຫຼານກ່ອນ ສ່ວນນາຍຄູກໍໄດ້ສົ່ງບົດຮຽນໃຫ້ນັກຮຽນເຮັດຢູ່ເຮືອນ ຜ່ານ WhatsApp ແລະ LINE ອີງຕາມຂໍ້ມູນຈາກຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເມືອງຫ້ວຍຊາຍ ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ ເກີດສຽງວິພາກວິຈານເປັນວົງກວ້າງໃນສື່ສັງຄົມອອນລາຍໃນປະເທດລາວ ຫຼັງຈາກມີຄລິບຄົນຈີນຂັບລົດເລ າະຊື້ເດັກນ້ອຍແມ່ຍິງໃນເຂດພາກເໜືອ ໜຶ່ງໃນຄລິບດັ່ງກ່າວ ມີກຸ່ມຄົນຈີນພ້ອມກັບຄົນລາວທີ່ເປັນລ່າມ ຂັບລົດມາຈອດຢູ່ແຄມທາງ ທີ່ມີເດັກນ້ອຍແມ່ຍິງລາວນັ່ງຢູ່ ແລະ ໄດ້ຍື່ນນ້ຳໃຫ້ເດັກນ້ອຍແມ່ຍິງດື່ມ ກ່ອນ ຈະພາຂຶ້ນລົດກະບະໄປພ້ອມກັນ ນອກຈາກຄລິບດັ່ງກ່າວແລ້ວ ຍັງມີອີກ 2 ຄລິບທີ່ປາກົດມີຜູ້ຊາຍທີ່ອ້າງວ່າອາຍຸ 40 ປີ ນັ່ງຢູ່ກັບແມ່ຍິງລາວ ທີ່ອາດມີອາຍຸຕ່ຳກວ່າ 18 ປີ ໃນຄລິບໜຶ່ງອ້າງວ່າຈະພາເດັກນ້ອຍແມ່ຍິງໄ ປແຕ່ງງານ ແລະ ອີກຄລິບໜຶ່ງມີຂໍ້ຄວາມຂຽນປະກອບວ່າ ເດັກນ້ອຍແມ່ຍິງຖືກຄົນຈີນຖ່າຍທອດສົດ Live ໃນລັກສະນະອານາຈານລົງແອັບຂອງຈີນ ທາງການລາວກຽມຍົກຍ້າຍປະຊາຊົນ 4 ບ້ານ ຢູ່ເມືອງງາ ແຂວ ງອຸດົມໄຊ ທີ່ຖືກຜົນກະທົບຈາກໂຄງການເຂື່ອນຫຼວງພະບາງ ແຕ່ປະຊາຊົນເຫັນວ່າການຊົດເຊີຍບໍ່ເໝາະສົມ ປະຊາຊົນຢູ່ 4 ບ້ານທີ່ຖືກຍົກຍ້າຍໃນຄັ້ງນີ້ ລວມມີ ບ້ານລາດຫານ ບ້ານຍວຍໄຮ ບ້ານລາດກຶມ ແລະ ບ້ານຄົກພຸ ມີນຳກັນທັງໝົດປະມານ 400 ຄອບຄົວ ຫຼື ປະມານ 2,000 ຄົນ ຍ້ອນໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກເຂື່ອນຫຼວງພະບາງ ປັດຈຸບັນບໍລິສັດຜູ້ພັດທະນາໂຄງການເຂື່ອນຫຼວງພະບາງ ກຳລັງບຸກເບີກເນື້ອທີ່ ແລະ ກໍ່ສ້າງບ້ານ ຈັດສັນໃໝ່ ແລະ ມີແຜນການສ້າງສຳເລັດທຸກໜ້າວຽກ ລວມທັງການຍົກຍ້າຍປະຊາຊົນພາຍໃນທ້າຍປີ 2024 ຫາ 2025 ຊາວບ້ານທີ່ຖືກຍົກຍ້າຍເຫັນວ່າ ການຊົດເຊີຍເຮືອນຈັດສັນໃໝ່ ແລະ ເງິນຊົດເຊີຍຍັງບໍ່ເໝາະສົມ ຊາວບ້ານຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບໄດ້ກ່າວຕໍ່ເອເຊຍເສຣີ ໃນວັນທີ 21 ກຸມພາ ວ່າ ກະຢາກໄດ້ເໝາະສົມອີ່ຫຍັງ ຕາມພັກຕາມລັດຕາມໂຄງການຫັ້ນນາ ກະຢາກໄດ້ເໝາະສົມເຮົາ ໂຄງໃນປະຊາຊົນ ເຫັນວ່າຍົກຍ້າ ຍອອກຈາກບ່ອນທຸກເນາະ ກະຢູ່ບ່ອນສະບາຍ ກະຢາກໃຫ້ມັນສະບາຍ

20 ຄູນ 20 ແມັດ ຂະນະທີ່ເຮືອນຫຼັງເກົ່າຂອງປະຊາຊົນສ່ວນຫຼາຍເປັນເຮືອນ 2 ຊັ້ນຫຼັງໃຫຍ່ ສ່ວນເງິນຄ່າຊົດເຊີຍທີ່ຊາວບ້ານຈະໄດ້ຮັບກໍຈະຢູ່ປະມານ 30-50 ລ້ານກີບເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຊາວບ້ານສະເໜີຄ່າຊົດເຊີຍ 100 ຫາ 200 ລ້ານກີບ ຈຶ່ງຈະເໝາະສົມກັບສະພາບເສດຖະກິດການເງິນໃນປັດຈຸບັນ ນອກຈາກນີ້ ຊາວບ້ານຍັງກັງວົນເລື່ອງເນື້ອທີ່ການຜະລິດກະສິກຳ ແລະ ລ້ຽງສັດທີ່ເໝາະສົມ ຊາວບ້ານລາດກຶມທີ່ເປັນໜຶ່ງໃນ 4 ບ້ານທີ່ ຖືກຍົກຍ້າຍ ໄດ້ພາກັນສະເໜີເງິນຄ່າຊົດເຊີຍ 100 ຫາ 200 ລ້ານກີບ ເພື່ອໄປປຸກສ້າງເຮືອນດ້ວຍຕົນເອງ ຍ້ອນວ່າເຂົາເຈົ້າບໍ່ຢາກໄປຢູ່ເຮືອນຈັດສັນໃໝ່ ແຕ່ກໍຍັງບໍ່ໄດ້ຄຳຕອບຈາກພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ຊາວບ້ານ ລາດກຶມໄດ້ກ່າວຕໍ່ເອເຊຍເສຣີ ໃນວັນທີ 21 ກຸມພາ ວ່າ

ເພາະວ່າເຂົາເຈົ້າຕ້ອງສູນເສຍທີ່ດິນ ເຮືອນ ເນື້ອທີ່ກະສິກຳ ແລະ ອາຊີບ ແລະ ເຂົາເຈົ້າຕ້ອງການໃຫ້ມີການຊົດເຊີຍໃຫ້ໄວ ຊາວບ້ານລາດຫານທ່ານໜຶ່ງໄດ້ກ່າວວ່າ ຊົດເຊີຍນີ້ກໍຕ່ຳຫຼາຍ ດຽວນີ້ນີ້ ຂໍ້ຕົກລົງຂ ອງເຈົ້າແຂວງນີ້ມັນອອກມາແຕ່ປີ 2021 ຄັນພວກເຈົ້າຊິຊົດເຊີຍກໍຊົດເຊີຍໃຫ້ມັນແລ້ວຊະ ປະຊາຊົນເຂົາກໍຮ້ອງຂໍວ່າ ຄັນຖ້າຊິໃຫ້ກໍຢາກໃຫ້ໃຫ້ໄວຊະ ຄຳບາດໜຶ່ງຮອດ 30 ກວ່າລ້ານແລ້ວຊີ້ນະ ສົມມຸດແນວນີ້ນະ ອັນ ເພາະເງິນປະເທດລາວນີ້ມັນເຟີ້ແລ້ວເດ ກັງວົນໃຈ ພາກລັດບໍ່ເວົ້າໃຫ້ຮູ້ເລື່ອງ ໃນຂະນະທີ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ທາງການກໍໃຫ້ຄຳເຫັນວ່າ ການຊົດເຊີຍຕ້ອງເປັນໄປຕາມຂໍ້ກຳນົດຂອງພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ຊາ ວບ້ານກໍໄດ້ຮັບຄ່າຊົດເຊີຍແລ້ວ ເຈົ້າໜ້າທີ່ພະແນກຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມແຂວງອຸດົມໄຊ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ເອເຊຍເສຣີ ໃນວັນທີ 21 ກຸມພາ ວ່າ ແຕ່ຄວາມຈິງອັນ ນ້ອຍຫຼືຫຼາຍ ອັນ ມັນບໍ່ເປັນປະເ ດັນ ເພາະເຮົາຕ້ອງອີງຕາມຂໍ້ຕົກລົງຂອງພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເນາະ ຂອງຄະນະກຳມະການຫັ້ນນະ ຄະນະກຳມະການ ມັນກໍມີທຸກຂະແໜງການຂອງພາກລັດຫັ້ນແຫຼະ ມູນຊົດເຊີຍຫັ້ນນະ ທີ່ປະຊາຊົນເຂົາບໍ່ ຍອມຮັບອັນນັ້ນ ໃນເບື້ອງຕົ້ນກໍຍອມຮັບວ່າເຂົາບໍ່ຮັບ ພວກເຂົາຍັງບໍ່ທັນໄດ້ເຂົ້າໃຈລະອຽດ ແຕ່ວ່າດຽວນີ້ເຂົາກໍມາຮັບໝົດແຫຼະ ບໍ່ມີຈັກຄອບຄົວຈັກຄົນທີ່ວ່າປະຕິເສດບໍ່ຮັບຫັ້ນນະ ສະເພາະ 4 ບ້ານທີ່ຖືກຍົກຍ້ າຍ ເປັນພຽງສ່ວນໜຶ່ງເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ໂດຍລວມແລ້ວ ຈຳນວນບ້ານທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການເຂື່ອນຫຼວງພະບາງ ມີທັງໝົດ 23 ບ້ານ ທັງຢູ່ເມືອງຈອມເພັດ ແລະ ເມືອງປາກອູ ແຂວງຫຼວງພະບາງ ເມືອງຫົງ ສາ ແຂວງໄຊຍະບູລີ ແລະ ເມືອງງາ ແຂວງອຸດົມໄຊ ມີການຈັດແບ່ງອອກເປັນ 4 ກຸ່ມ ໃນບັນດາບ້ານທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ດັ່ງນີ້ ກຸ່ມທີ 1 ເປັນກຸ່ມທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ 100 ເປີເຊັນ ມີບ້ານທີ່ຖືກຍົກຍ້າຍ 6 ບ້ານ ກຸ່ມທີ 2 ໄດ້ຮັ ບຜົນກະທົບບາງສ່ວນ ແລະ ບາງຄອບຄົວຖືກຍົກຍ້າຍ ແລະ ຫຍັບຍ້າຍຈຳນວນ 9 ບ້ານ ກຸ່ມທີ 3 ສູນເສຍທີ່ດິນ ແຕ່ບໍ່ຖືກຍົກຍ້າຍຈຳນວນ 8 ບ້ານ ກຸ່ມທີ 4 ເປັນບ້ານທ້າຍເຂື່ອນທີ່ອາດຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງກ ານ ແຕ່ບໍ່ຖືກຍົກຍ້າຍຈຳນວນ 3 ບ້ານ ໂຄງການເຂື່ອນຫຼວງພະບາງມີກຳລັງການຜະລິດ 1,460 ເມກາວັດ ຕັ້ງຢູ່ບ້ານຫ້ວຍຍໍ ເມືອງຈອມເພັດ ແຂວງຫຼວງພະບາງ ຫ່າງຈາກເມືອງມໍລະດົກໂລກແຂວງຫຼວງພະບາງ ປະມານ 25 ກິໂລແມັດ ຫຼັງຈາກທາງການໄທໄດ້ເຊັນສັນຍາຊື້ຂາຍໄຟຟ້າຈາກເຂື່ອນດັ່ງກ່າວໃນເດືອນພຶດສະຈິກາ 2022 ໂຄງການດັ່ງກ່າວກໍລິເລີ່ມການກໍ່ສ້າງຢ່າງເປັນທາງການແລ້ວ ໂດຍມີສັນຍາດຳເນີນງ ານກໍ່ສ້າງແຕ່ກາງປີ 2023 ຈົນຮອດທ້າຍປີ 2028 ບໍລິສັດທີ່ເປັນເຈົ້າຂອງໂຄງການເຂື່ອນຫຼວງພະບາງແມ່ນບໍລິສັດຫຼວງພະບາງພາວເວີຈຳກັດ ຫຼື LPBP ໂດຍມີບໍລິສັດຖືຫຸ້ນປະກອບມີ ບໍລິສັດ PT ຈຳກັດ 38 ເປີເຊັນ ບໍລິສັດເປໂ ຕຣຫວຽດນາມພາວເວີ 10 ເປີເຊັນ ບໍລິສັດໄຊຍະບູລີພາວເວີ 42 ເປີເຊັນ ແລະ ບໍລິສັດ ຊໍ ການຊ່າງ 10 ເປີເຊັນ ເຊິ່ງມູນຄ່າການລົງທຶນທັງໝົດ 3 ຕື້ໂດລາ ແລະ ສົ່ງໄຟອອກຂາຍໄປປະເທດໄທ ໃນວັນທີ 9 ເດືອນກຸມພ າ ປີ 2024 ທີ່ຜ່ານມາ ກອງບັນຊາການປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບເມືອງປາກງື່ມ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄດ້ເປີດກອງປະຊຸມສະຫຼຸບວຽກງານປະຈຳປີ 2023 ແລະ ວາງທິດທາງແຜນການປີ 2024 ໃນໂອກາດນີ້ ທ່ານພັນໂທ ຄຳຈັ ນ ສີວົງສາ ຮອງຫົວໜ້າກອງບັນຊາການປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບເມືອງປາກງື່ມ ໄດ້ກ່າວລາຍງານຕອນໜຶ່ງວ່າ ໃນປີ 2023 ທົ່ວເມືອງປາກງື່ມມີບັນຫາສັງຄົມເກີດຂຶ້ນທັງໝົດ 308 ເລື່ອງ ໂດຍເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດສາມາ ດກັກໂຕຜູ້ຖືກກ່າວຫາໄດ້ 350 ຄົນ ແລະ ແກ້ໄຂຄະດີໄດ້ 106 ເລື່ອງ ທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາແມ່ນເພີ່ມຂຶ້ນ 32 ເລື່ອງ ໃນນັ້ນ ຫຼາຍກວ່າໝູ່ແມ່ນບັນຫາຢາເສບຕິດ 159 ເລື່ອງ ກັກໂຕຜູ້ຖືກກ່າວຫາໄດ້ 193 ຄົນ ຍຶດຂອງກາງຢາເສບຕິ ດປະເພດຢາບ້າໄດ້ 4 ແສນປາຍເມັດ ຢາໄອ 30 ກຣາມ ລົດໃຫຍ່ 9 ຄັນ ລົດຈັກ 22 ຄັນ ໂທລະສັບ 23 ໜ່ວຍ ປືນສັ້ນ 1 ກະບອກ ສ່ວນຄະດີອາຊະຍາກຳ 114 ເລື່ອງ ແກ້ໄຂໄດ້ 106 ເລື່ອງ ກັກໂຕຜູ້ຖືກກ່າວຫາໄດ້ 57 ຄົນ ເປັນເພດຍິ ງ 6 ຄົນ ບັນຫາຄາດຕະກຳ 1 ເລື່ອງ ລັກຊັບພົນລະເມືອງ 27 ເລື່ອງ ແຈ້ງຄວາມ 32 ເລື່ອງ ສໍ້ໂກງຊັບ 7 ເລື່ອງ ຊື້ຊັບຜິດກົດໝາຍ 1 ເລື່ອງ ທຳມິດສະຈານ 2 ເລື່ອງ ກະທຳຊຳເລົາ 5 ເລື່ອງ ຮ້ອງຟ້ອງ 14 ເລື່ອງ ແລະ ທຳຮ້ າຍຮ່າງກາຍ 14 ເລື່ອງ ກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ ວິທະຍຸເອເຊຍເສຣີໄດ້ສອບຖາມໄປຍັງຊາວບ້ານຢູ່ເມືອງປາກງື່ມ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໂດຍຊາວບ້ານນາງໜຶ່ງກ່າວວ່າ ລົດຈັກຂອງນາງຖືກລັກໄປແຕ່ເດືອນມົກກ ະລາ ປີ 2024 ທີ່ຜ່ານມາ ໃນເຂດເມືອງປາກງື່ມ ເຊິ່ງນາງກໍໄດ້ໄປແຈ້ງຄວາມນຳເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ ແລະ ເຈົ້າໜ້າທີ່ພວມຢູ່ລະຫວ່າງການສືບສວນ ແຕ່ກໍຍັງບໍ່ທັນໄດ້ລົດຈັກຄັນດັ່ງກ່າວຄືນເທື່ອ ດັ່ງ ນາງກ່າວໃນມື້ວັນທີ 14 ເດືອນກຸມພາ 2024 ນີ້ວ່າ ເຈົ້າ ເຈົ້າ ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຄືນ ແຈ້ງແລ້ວ ແຈ້ງ ປກສ ກຸ່ມ ປກສ ເຂດ ປກສ ເມືອງ ນະຄອນຫຼວງ ແຈ້ງແລ້ວອ້າຍ ທີ່ຢູ່ນຳທະບຽນລົດ ທັງເລກຈັກເລກຖັງມີ ຄັນເຂົາບໍ່ເຈຍອອກ ນະອ້າຍ ເອີ ຄັນເຂົາບໍ່ເຈຍອອກມັນມີເນາະ ເພາະວ່າລົດເຮົາກະຊື້ຖືກຕ້ອງ ມີທະບຽນຄົບຖ້ວນນະອ້າຍ ທາງດ້ານຊາວບ້ານອີກຜູ້ໜຶ່ງກ່າວວ່າ

ສຳລັບບັນຫາຢາເສບຕິດທີ່ເປັນບັນຫາສັງຄົມຫຼາຍກວ່າໝູ່ຢູ່ເມືອງປາກງື່ມນັ້ນ ທາງເຈົ້າໜ້າທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທ່ານໜຶ່ງກ່າວວ່າ ໃນປີ 2023 ທີ່ຜ່ານມາ ທາງເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດກໍໄດ້ສືບຕໍ່ກວດກາຂະບວນການຄ້າຢາເສ ບຕິດ ໂດຍໃນເດືອນຕຸລາ ປີ 2023 ເຈົ້າໜ້າທີ່ໄດ້ລົງກວດກາຈັບຜູ້ຄ້າຢາເສບຕິດຈຳນວນ 3 ຄົນ ໄດ້ຂອງກາງເປັນຢາບ້າຈຳນວນ 5,000 ກວ່າເມັດ ດັ່ງທີ່ທ່ານກ່າວວ່າ ຊໍເມືອງປາກງື່ມພວກເຮົາໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນວ່າມີການຄ້ າຂາຍຢາເສບຕິດ ດັ່ງນັ້ນເນາະ ທາງເຈົ້າໜ້າທີ່ພວກເຮົາຈຶ່ງໄດ້ລົງໄປແກ້ໄຂເປົ້າໝາຍດັ່ງກ່າວ ກັກຢາມ້າໄດ້ຈຳນວນ 5,692 ເມັດ ຂະນະທີ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນບ້ານອີກທ່ານໜຶ່ງກ່າວວ່າ ທາງເຈົ້າໜ້າທີ່ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງມີແ ຜນຈະຈັດພິທີທຳລາຍຢາເສບຕິດທີ່ເປັນຂອງກາງຈຳນວນຫຼາຍກວ່າ 4 ແສນເມັດໃນໄວໆນີ້ ແຕ່ຍັງບໍ່ທັນກຳນົດວັນ ແລະ ສະຖານທີ່ຈູດເຜົາທຳລາຍຢ່າງຈະແຈ້ງເທື່ອ ດັ່ງທີ່ທ່ານກ່າວຕໍ່ວິທະຍຸເອເຊຍເສຣີໃ ນມື້ດຽວກັນນີ້ວ່າ ອັນນີ້ມັນຍັງບໍ່ທັນໄດ້ເດັດຂາດ ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ມີແຈ້ງການວ່າຊິທຳລາຍຄາຫັ້ນ ຫຼືວ່າຊິຍົກຍ້າຍໄປທຳລາຍບ່ອນອື່ນ ອັນນີ້ຍັງບໍ່ຮູ້ ອັນນີ້ພວກເຮົາຍັງລໍຖ້າຢູ່ ນອກຈາກນີ້ແລ້ວ ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດ ປກ ສ ເມືອງປາກງື່ມ ກໍຍັງມີການຈັບຜູ້ຄ້າຢາເສບຕິດໃນຫຼາຍກໍລະນີ ເປັນຕົ້ນ ໃນໄລຍະວັນທີ 15 ຫາ ວັນທີ 16 ເດືອນມີນາ ປີ 2023 ເຈົ້າໜ້າທີ່ສະກັດຈັບທ້າວ ເດືອນເພັງ ຊາວບ້ານບ້ານເວີນກະເບົາ ກວດພົບຢາບ້າຈຳນວ ນ 238 ເມັດ ບັນຈຸໃນຖົງໂສ້ງຂອງຜູ້ຖືກກ່າວຫາ ຈຶ່ງໄດ້ຍຶດໄວ້ເປັນຂອງກາງ ພ້ອມທັງລົດຈັກ ພາຍຫຼັງສອບສວນຂະຫຍາຍຜົນ ຈຶ່ງໄດ້ຈັບທ້າວ ຈັນຫວ່າງ ຊາວບ້ານບ້ານທ່າກົກໄຮ ກວດພົບຢາບ້າອີກ 1016 ເມັດ ລວມທັ ງໝົດ 1254 ເມັດ ເຈົ້າໜ້າທີ່ຈຶ່ງໄດ້ສືບສວນສອບສວນຜູ້ຖືກກ່າວຫາທັງສອງຄົນ ແລະ ກັກຂັງໄວ້ເພື່ອດຳເນີນຄະດີຕໍ່ໄປ ຢ່າງໃດກໍຕາມ ໃນປີ 2024 ກໍຍັງປາກົດມີບັນຫາສັງຄົມເກີດຂຶ້ນຢູ່ເມືອງປາກງື່ມຢູ່ເລື້ອຍ ໆ ເປັນຕົ້ ນ ໃນວັນທີ 9 ເດືອນກຸມພາທີ່ຜ່ານມາ ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບໃນເຂດກຸ່ມບ້ານ ແລະ ອຳນາດການປົກຄອງບ້ານໃນເມືອງປາກງື່ມ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄດ້ມີການລົງກວດກາຮ້ານກິນດື່ມ ແ ລະ ຮ້ານບັນເທີງຈຳນວນ 9 ຮ້ານ ຮ້ານຄາຣາໂອເກະຈຳນວນ 1 ຮ້ານ ແລະ ຮ້ານເກມອອນລາຍຈຳນວນ 7 ຮ້ານ ລວມທັງໝົດ 17 ຮ້ານ ພົບເຫັນມີສາວບໍລິການ 47 ຄົນ ໃນນັ້ນອາຍຸຕ່ຳກວ່າ 18 ປີ ຈຳນວນ 4 ຄົນ ເຊິ່ງເປັນ ການລະເມີດລະບຽບກົດໝາຍ ທັງການເປີດກາຍໂມງເວລາ ການເປີດສຽງເນືອງນັນ ການແອບແຝງຄ້າມະນຸດ ແລະ ຄ້າປະເວນີ ການມົ້ວສຸມຢາເສບຕິດ ແລະ ໃຫ້ບໍລິການຫຼິ້ນການພະນັນອອນລາຍ ທັງນີ້ເຈົ້ າໜ້າທີ່ກໍໄດ້ມີການຈັບເຈົ້າຂອງຮ້ານ ແລະ ດຳເນີນຄະດີຕາມກົດໝາຍຕໍ່ໄປ ພ້ອມທັງສືບສວນສອບສວນ ແລະ ໃຫ້ການຊ່ອຍເຫຼືອສາວບໍລິການດັ່ງກ່າວນຳດ້ວຍ
ທີ່ທ່ານໄດ້ຮັບຟັງຈົບລົງໄປນັ້ນ ແມ່ນຂ່າວປະຈຳວັນທີ່ວິທະຍຸເອເຊຍເສຣີໄດ້ນຳມາສະເໜີທ່ານ
ຜູ້ແທນລັດຖະບານລາວກ່າວວ່າ ປີນີ້ ໃນຖານະປະທານອາຊຽນ ລັດຖະບານລາວຈະເອົາໃຈໃສ່ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການສົ່ງເສີມ ແລະ ປົກປ້ອງສິດທິມະນຸດ ຂະນະທີ່ຜູ້ທີ່ຕິດຕາມບັນຫາສິດທິມະນຸດໃນລາວ ຢາກໃ ຫ້ເຮັດໄດ້ຢ່າງເປັນຮູບປະທຳ ພ້ອມທວງໃຫ້ແກ້ໄຂບັນຫາສິດທິມະນຸດທີ່ຍັງຄ້າງຄາໃນລາວ ພູວົງ ມີລາຍງານມາສະເໜີທ່ານ ເຊີນຮັບຟັງໄດ້
ເມື່ອວັນທີ 12 ກຸມພາທີ່ຜ່ານມານີ້ ສຳນັກຂ່າວໜັງສືພິມວຽງຈັນທາມ ໄດ້ອອກບົດລາຍງານສຳພາດທ່ານ ຢົ້ງ ຈັນທະລັງສີ ໃນຖານະເປັນໜຶ່ງໃນຄະນະກຳມາທິການລະຫວ່າງລັດຖະບານອາຊຽນວ່າດ້ວຍສິດທິມ ະນຸດ ຫຼື ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights ຫຼື ເອີ້ນງ່າຍໆວ່າ AICHR ວ່າ ປີນີ້ໃນຖານະເປັນປະທານວຽນອາຊຽນ ລັດຖະບານລາວ ຈະເອົາໃຈໃສ່ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການສົ່ງເສີມ ແລະ ປົກປ້ອງສິດທິມະນຸດຮ່ວມກັບບັນດາປະເທດອາຊຽນ ທ່ານ ເນັ້ນໜັກວ່າ ຄະນະຜູ້ແທນລາວຈະເອົາໃຈໃສ່ຮ່ວມກັບຄະນະຜູ້ແທນຈາກບັນດາປະເທດເພື່ອນມິດໃນອາຊຽນ ເພື່ອສົ່ງເສີມ ແລະ ປົກປ້ອງສິດທິມະນຸດໃນພາກພື້ນນີ້ ທ່ານ ຢົ້ງ ກ່າວວ່າ ໃນຖານະຕາງໜ້າລັດຖ ະບານລາວ ຄະນະຜູ້ແທນລາວຖືກຮັບຮູ້ຈາກບັນດາປະເທດອາຊຽນວ່າ ລາວເປັນປະເທດທີ່ເອົາໃຈໃສ່ ໃນວຽກງານສິດທິມະນຸດໃນຊຸມປີຫຼັງໆມານີ້ ແລະ ພາລະກິດ ແລະ ຄວາມຄາດຫວັງຂອງທ່ານ ແມ່ນຈະ ສືບຕໍ່ຮັກສາພາບພົດນີ້ໄວ້ໃຫ້ດີ ທ່ານກ່າວຕື່ມວ່າ ປະເທດລາວຖືເປັນປະເທດນຳໜ້າໃນວຽກງານສິດທິມະນຸດ ອັນເປັນຮອງພຽງແຕ່ປະເທດຟີລິບປິນ ແລະ ອິນໂດເນເຊຍເທົ່ານັ້ນ ເຊິ່ງມັນໄດ້ສະແດງອອກຜ່ ານການເຊັນສົນທິສັນຍາສາກົນຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບສິດທິມະນຸດ ທີ່ກວມເອົາສິດທິທາງດ້ານການເມືອງ ພົນລະເມືອງ ສິດທິໃນການສະແດງອອກ ປາກເວົ້າຂີດຂຽນ ແລະ ສິດທິທາງດ້ານເສດຖະກິດ ວັດທະນະທຳ ກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ ຜູ້ສື່ຂ່າວວິທະຍຸເອເຊຍເສຣີໄດ້ສອບຖາມໄປຍັງຜູ້ທີ່ຕິດຕາມເລື່ອງສິດທິມະນຸດໃນລາວຫຼາຍຄົນ ເຊິ່ງແຕ່ລະຄົນກໍໃຫ້ທັດສະນະທີ່ແຕກຕ່າງກັນໄປ ແຕ່ກໍຖືວ່າເປັນນິມິດໝາຍທີ່ດີ ທີ່ລັດຖະບາ ນລາວມີຄວາມປະສົງ ທີ່ຈະສົ່ງເສີມ ແລະ ປົກປ້ອງສິດທິມະນຸດໃນລາວ ຕາມຄຳກ່າວຂອງທ່ານ ຢົ້ງ ຈັນທະລັງສີ ໃນຖານະເປັນຜູ້ແທນລັດຖະບານລາວ ແລະ ປະທານຄະນະກຳມາທິການລະຫວ່າງລັດຖະບານ ອາຊຽນວ່າດ້ວຍສິດທິມະນຸດ ມາດາມ ອັງຄະນາ ນີລະໄພຈິດ ອະດີດກຳມະການສິດທິມະນຸດແຫ່ງປະເທດໄທ ທີ່ໄດ້ຕິດຕາມບັນຫາສິດທິມະນຸດໃນລາວມາຫຼາຍປີນັ້ນ ໄດ້ໃຫ້ສຳພາດແກ່ຜູ້ສື່ຂ່າວວິທະຍຸເອເຊຍ ເສຣີ ເມື່ອວັນທີ 15 ກຸມພາທີ່ຜ່ານມາວ່າ ຖືເປັນເລື່ອງທີ່ດີ ທີ່ລັດຖະບານລາວມີຄວາມປະສົງຈະສົ່ງເສີມ ແລະ ປົກປ້ອງສິດທິມະນຸດ ແຕ່ຍານາງກໍຢາກໃຫ້ຄຳກ່າວນັ້ນຖືກປະຕິບັດຢ່າງເປັນຮູບປະທຳ ເປັນຕົ້ນວ່າ ລັດຖະບານລາວຄວນທົບທວນຄືນໃຫ້ມີການຈັດກອງປະຊຸມເວທີພາກປະຊາຊົນ ຫຼື ASEAN People Forum ໃນປະເທດລາວໃນປີນີ້ ເພື່ອສະແດງຄວາມຈິງໃຈ ແລະ ຄວາມເປັນຜູ້ນຳໃນວຽກງານສິດທິມະນຸດເທິງເວທີອາຊຽນ

ທັງທີ່ທຳງານໃນປະເທດລາວ ແລ້ວກໍທຳງານໃນ ໃນພູມິພາກອາຊຽນດ້ວຍນະຄະ ມາດາມ ອັງຄະນາ ກ່າວຕື່ມວ່າ ບໍ່ພຽງແຕ່ໃຫ້ມີການຈັດກອງປະຊຸມເທົ່ານັ້ນ ລັດຖະບານລາວຄວນເປີດກວ້າງເສລີພາບໃນ ການສະແດງອອກ ອັນເປັນສ່ວນສຳຄັນໃນການສົ່ງເສີມສິດທິມະນຸດຢ່າງຈິງໃຈ

ຊຶ່ງ ຊຶ່ງກໍຈະ ກໍຈະຖືວ່າ ກໍຈະ ຈະເປັນ ຈະເປັນການສະແດງອອກຢ່າງສ້າງສັນ ແລ້ວກໍຈະເປັນການສະແດງເຈດຈຳນົງທາງການເມືອງນະຄະ ໃນການທີ່ຈະ ເອີ່ ຄຸ້ມຄອງສິດທິມະນຸດສະຍະຊົນໃນ ໃນພູມິພາກ ດ້ວຍອະຄ່ະ ຂະນະທີ່ທ່ານ Phil Robertson ຮອງຜູ້ອຳນວຍການອົງການສິ້ງຊອມດ້ານສິດທິມະນຸດປະຈຳພາກພື້ນເອເຊຍປາຊີຟິກ ກໍໄດ້ກ່າວຕໍ່ຜູ້ສື່ຂ່າວວິທະຍຸເອເຊຍເສຣີ ໃນມື້ດຽວກັນນັ້ນວ່າ ທ່ານເຫັນວ່າເປັນສັນຍານ ທີ່ດີ ທີ່ລັດຖະບານລາວຈະສົ່ງເສີມ ແລະ ປົກປ້ອງສິດທິມະນຸດໃນຖານະເປັນປະທານວຽນອາຊຽນໃນປີນີ້ ແຕ່ທ່ານບໍ່ແນ່ໃຈວ່າລັດຖະບານລາວຈະປ່ອຍໃຫ້ປະຊາຊົນລາວໃຊ້ສິດເສລີພາບ ອັນເປັນສິດທິມະນຸ ດຂັ້ນພື້ນຖານຂອງພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ຢ່າງຕົງໄປຕົງມາບໍ່ ໃນເມື່ອຢາກສະແດງໃຫ້ປະຊາຄົມອາຊຽນເຫັນເຖິງຄວາມຈິງໃຈໃນການແກ້ໄຂບັນຫາສິດທິມະນຸດ

ແລະ ການເມືອງ ທີ່ກວມເອົາເສລີພາບໃນການສະແດງອອກ ເສລີພາບໃນການສ້າງຕັ້ງສະມາຄົມ ແລະ ເສລີພາບໃນການໂຮມຊຸມນຸມຢ່າງສັນຕິ ສະນັ້ນແລ້ວ ລັດຖະບານລາວຈະປ່ອຍໃຫ້ປະຊາຊົນວິພາກວິ ຈານລັດຖະບານຜ່ານເຟສບຸກ ໂດຍປາສະຈາກການຄຸກຄາມໄດ້ບໍ່ ລັດຖະບານລາວຈະປ່ອຍໃຫ້ປະຊາຊົນສ້າງຕັ້ງກຸ່ມ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ປາສະຈາກການອະນຸຍາດຂອງລັດຖະບານໄດ້ບໍ່ ເປັນຕົ້ນວ່າ ກາ ນສ້າງຕັ້ງສະຫະພາບການຄ້າ ຫຼື ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ບໍ່ຂຶ້ນກັບລັດຖະບານ ເນື່ອງຈາກປັດຈຸບັນນີ້ມີການຈຳກັດຮັດແຄບຫຼາຍໃນການສ້າງຕັ້ງອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ດຳເນີນການນອກເໜືອຈາກການຄວບຄຸມຂອງລັດ ຖະບານ ສຳຄັນທີ່ສຸດ ລັດຖະບານລາວຈະໃຫ້ປະຊາຊົນປະທ້ວງຢ່າງສັນຕິໄດ້ບໍ່ ໃນເຂດເມືອງໃຫຍ່ ແລະ ເມືອງນ້ອຍຕ່າງໆ ຕໍ່ບັນຫາການຍຶດດິນ ການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ຫຼື ບາງນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານ ສິ່ງທີ່ ຂ້າພະເຈົ້າເຫັນ ທຸກເທື່ອທີ່ປະຊາຊົນລາວປະທ້ວງ ພວກເຂົາມັກຈະຖືກຈັບທັນທີ ນັ້ນແມ່ນຄຳເວົ້າຂອງທ່ານ ຟິລ ໂຣເບີດສັນ ຊາວຄຣິສຕຽນລາວທ່ານໜຶ່ງກໍໄດ້ແບ່ງປັນທັດສະນະຂອງທ່ານຕໍ່ຜູ້ສື່ຂ່າວວິທະຍຸເ ອເຊຍເສຣີ ໃນມື້ວັນທີ 20 ກຸມພານີ້ວ່າ ໃນໄລຍະ 2-3 ປີມານີ້ ເຫັນວ່າລັດຖະບານລາວກໍໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ສົ່ງເສີມ ແລະ ປົກປ້ອງສິດທິມະນຸດແທ້ ໂດຍສະເພາະສິດທິໃນການເຊື່ອຖືສາສະໜາຂອງຊາວຄຣິສຕຽນໃນ ລາວ ແຕ່ໃນພາກປະຕິບັດໃນຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນແມ່ນສາມາດປະຕິບັດໄດ້ສ່ວນໃດສ່ວນໜຶ່ງເທົ່ານັ້ນ ຍ້ອນອຳນາດການປົກຄອງຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນຍັງມີຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ແຄບຢູ່ ຈົນນຳໄປສູ່ບາງບັນຫາທີ່ເປັນການລະເມີດ ສິດທິຂອງພົນລະເມືອງລາວທີ່ນັບຖືສາສະໜາຄຣິສຕຽນ ອັນ ຕົວນີ້ ຕົວນີ້ເນາະ ເພິ່ນ ເພິ່ນເຮັດໄດ້ທໍ່ເຄິ່ງໜຶ່ງຫັ້ນແຫຼະ ເພິ່ນມາເວົ້າຢູ່ ເອີ ມາເຜີຍແຜ່ຢູ່ ແຕ່ວ່າການເຜີຍແຜ່ຫັ້ນ ເຂົາເຈົ້າບໍ່ໄດ້ປະຕິບັດເນາະ ມີແ ຕ່ເຂົາເຜີຍແຜ່ໄປ ແລະ ເມື່ອເວລາເກີດບັນຫາກໍຄືເວົ້າຫັ້ນແຫຼະ ບໍ່ໄດ້ ອັນ ແກ້ໄຂບັນຫານະ ກໍຄືເວົ້າຫັ້ນແຫຼະ ເຮົາໄປສະເໜີເພິ່ນ ໄປລາຍງານທາງອຳນາດການປົກຄອງ ທາງອຳນາດການປົກຄອງບ້ານນີ້ ແ ມ່ນວ່າທາງອັນນັ້ນ ພັກລັດໄປເຜີຍແຜ່ ເຂົາກໍບໍ່ຮັບ ເນາະ ເຂົາກໍບໍ່ຍອມຮັບ ເຂົາກໍເອົາໃສ່ກົດຂອງບ້ານ ເປັນຈັ່ງຊີ້ເນາະ ແຕ່ທາງອັນນັ້ນ ພັກລັດຂັ້ນເທິງເຂົາກໍເຜີຍແຜ່ ແຕ່ຜູ້ບໍ່ຍອມຮັບນັ້ນຄືບ້ານຫັ້ນນະ ອຳນາ ດການປົກຄອງບ້ານຂອງເຮົາເອງ ແຕ່ວ່າບ້ານໃດທີ່ມັນດົນແລ້ວ ຈົນເຂົາຂົ່ມເຫງ ເຮັດແນວໃດເຂົາກໍບໍ່ຊະນະນີ້ ເຂົາຈັ່ງ ຈັ່ງຢຸ ຈັ່ງຢຸດຫັ້ນນະ ເປັນແບບນັ້ນ ຄືບ້ານຂ້ານ້ອຍນັ້ນ ເຂົາຂົ່ມເຫງຈົນເມື່ອຍ ເຂົາຂົ່ມ ເຫງ ເຂົາຈຶ່ງຢຸດ ທ່ານກ່າວຕື່ມວ່າ ບັນຫາທີ່ເກີດຂຶ້ນສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງການປະຕິບັດກົດໝາຍທີ່ຍັງບໍ່ສະເໝີພາບກັນ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ຊາວຄຣິສຕຽນລາວໃນເຂດທ້ອງຖິ່ນຖືກເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນຂົ່ມເຫງໃນ ບາງໂອກາດ ແລະ ກໍບໍ່ມີການດຳເນີນຄະດີກັບເຈົ້າໜ້າທີ່ທ້ອງຖິ່ນຕາມກົດໝາຍທີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ ອັນເປັນການເຮັດໃຫ້ເຫັນເຖິງວຽກງານການປົກປ້ອງສິດທິມະນຸດຍັງຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຕື່ມ ຖ້າວ່າ ເອີ ບຸກຄົນ ໃດເຮັດກະທຳຜິດ ເອີ ສົມມຸດວ່າຄົນຄຣິສຕຽນນີ້ກະທຳຜິດ ຄົນບໍ່ຄຣິສຕຽນກະມີຜິດກົດໝາຍຄືກັນ ອື ນະ ຖ້າວ່າຄົນ ອາ ບໍ່ແມ່ນຄຣິສຕຽນນີ້ ຄົນທີ່ບໍ່ເຊື່ອ ເຊື່ອສາສະໜາອື່ນນີ້ ໄປ ໄປ ທຳລາຍຄົນຊາວຄຣິສຕຽນນີ້ ກະ ມີຜິດຕາມກົດໝາຍຄືກັນ ມັນກະຢູ່ໃນກົດໝາຍ ຢູ່ໃນມາດຕາຄືກັນ ແລະ ຖ້າຜູ້ໃດເຮັດຜິດ ເຮົາຕ້ອງເຮັດຕາມກົດໝາຍ ລະຄັນເຂົາເຮັດແນວນັ້ນ ບໍ່ແມ່ນວ່ານາຍບ້ານ ຫຼື ກອງຫຼອນ ປ້ອງກັນ ຜູ້ໃດກໍຢ່າ ຖ້າຜູ້ໃດເຮັດ ຜິດ ເຮົາກໍຕ້ອງປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍ ເຂົາກໍຢ້ານຄັນເຂົາເຮັດແນວນັ້ນ ສ່ວນ ດຣ. ບຸນທອນ ຈັນທະລາວົງ ວີເຊີ ປະທານອົງການພັນທະມິດເພື່ອປະຊາທິປະໄຕໃນລາວ ທີ່ມີສຳນັກງານຕັ້ງຢູ່ປະເທດເຢຍລະມັນ ກໍໄດ້ໃຫ້ສຳພາດຕໍ່ຜູ້ສື່ຂ່າວວິທະຍຸເອເຊຍເສຣີ ໃນມື້ວັນທີ 19 ກຸມພາ ທີ່ຜ່ານມາວ່າ ຖ້າຫາກລັດຖະບານລາວມີຄວາມຈິງໃຈ ຢາກສົ່ງເສີມ ແລະ ປົກປ້ອງສິດທິມະນຸດແທ້ ກໍຄວນເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍການເປີດໂອກາດໃຫ້ມີສື່ມວນຊົນທີ່ເສລີ ປາສະຈາກການສິ້ງຊອມຕິດຕາມ ມີການປ່ອຍນັກໂທດທາງ ການເມືອງ ແລະ ເປີດໃຫ້ມີການສືບສວນສອບສວນບັນຫາສິດທິມະນຸດທີ່ຍັງຄ້າງຄາໃນລາວຢ່າງໂປ່ງໃສ ຫາກວ່າທາງລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ຈິງໃຈອີ່ຫຼີ ຢາກແກ້ໄຂອີ່ຫຼີ ບັນຫາສິດທິມະນຸດໃນລາວ ຢາກໃຫ້ກ ານປົກຄອງໃນລາວມີຄວາມເປັນທຳອີ່ຫຼີ ໜຶ່ງ ຕ້ອງຍອມເປີດຂ່າວໃຫ້ມັນເປັນເສລີ ປ່ອຍໃຫ້ນັກຂ່າວສາກົນເຂົ້າໄປເກັບກຳຂ່າວຢ່າງເສລີຢູ່ໃນລາວໄດ້ ຈະເປັນ CNN BBC ແລະ ອື່ນໆ ເຂົ້າໄປເຄື່ອນໄຫວຢ່າງມີອິດ ສະຫຼະພາບ ແລະ ບໍ່ຖືກຈັບຖືກກຸມ ຫຼື ຕິດຕາມ ເນາະ ສອງມາກໍຕ້ອງປ່ອຍອິດສະຫຼະພາບຂ່າວຂອງປະຊາຊົນຢູ່ໃນປະເທດນີ້ນະ ເອີ ທາງສື່ສັງຄົມອອນລາຍນີ້ ເນາະ ໃຫ້ເຂົາເຈົ້າມີອິດສະຫຼະພາບ ເຮັດໄດ້ຕົວນີ້ ນະ 4-5 ເດືອນ ໃຫ້ຄົນເຫັນວ່າຈິງໃຈແທ້ບໍ່ ເຮົາກໍຍັງພໍຊິເຊື່ອໄດ້ຢູ່ ຍັງບໍ່ທັນເວົ້າເລື່ອງຊິປ່ຽນແປງ ອັນ ລະບົບການປົກຄອງກໍໄດ້ເນາະ ເວົ້າຂ່າວເສລີນີ້ ກໍຍັງໄກຢູ່ແລ້ວ ຂ້າພະເຈົ້າວ່າ ສະນັ້ນ ເພິ່ນຄວນແກ້ໄຂຕົ ວນີ້ກ່ອນອື່ນໝົດ ບໍ່ພຽງແຕ່ວ່າຂ່າວເສລີ ເພິ່ນຕ້ອງປ່ອຍຕົວຄົນງານລາວ 3 ຄົນ ທ້າວ ອ່າ ສົມພອນ ພິມມະສອນ ນາງ ອ່າ ຫຼອດຄຳ ທຳມະວົງ ທ້າວ ສຸການ ໃຈທັດ ໃຫ້ພວກນີ້ມີ ອ່າ ອິດສະຫຼະພາບ ແລ້ວກໍບໍ່ມີເງື່ອນໄຂ ນ າງ ໝວຍ ຫຼື ນາງ ຫ້ວຍເຮືອງ ໄຊຍະບູລີ ເນາະ ກໍຕ້ອງປ່ອຍຕົວລາວ ພວກນີ້ເຂົາເຈົ້າບໍ່ໄດ້ທຳຜິດຫຍັງເບີດ ເຂົາເຈົ້າບໍ່ໄດ້ໃຊ້ອາວຸດໄປຄາດຕະກອນຜູ້ໃດ ເນາະ ແລ້ວກໍຍອມເປີດໃຫ້ ອັນ ກຳມະການສາກົນເຂົ້ າໄປ ກວດກາເກັບກຳຂໍ້ມູນເລື່ອງການຫາຍສາບສູນຂອງທ່ານ ສົມບັດ ສົມພອນ ຢ່າງມີອິດສະຫຼະພາບ ຄັນລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ປະກາດອອກມາຈັ່ງຊີ້ນີ້ ໝົດໂລກກໍຊິເຊື່ອວ່າເພິ່ນຢາກປ່ຽນແປງແທ້ເນາະ ແລ້ ວກໍບໍ່ພໍພຽງແຕ່ວ່າປະກາດເທົ່ານັ້ນໃດເນາະ ຕ້ອງໃຫ້ເຫັນກັບຫູກັບຕາ ແລ້ວກໍເປີດເຜີຍຂ່າວເສລີອີກໃດ ສອງອັນນີ້ຕ້ອງໄປນຳກັນ ເວົ້າງ່າຍໆ ທັງໝົດນັ້ນກໍແມ່ນບາງທັດສະນະຂອງຜູ້ທີ່ຕິດຕາມບັນຫາສິດທິ ມະນຸດໃນລາວ ພາຍຫຼັງທີ່ຜູ້ແທນລັດຖະບານລາວໄດ້ປະກາດຜ່ານສື່ມວນຊົນວ່າ ລັດຖະບານລາວຈະເອົາໃຈໃສ່ ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການສົ່ງເສີມ ແລະ ປົກປ້ອງສິດທິມະນຸດໃນລາວ ແລະ ອາຊຽນ ໃນຖານະທີ່ເປັ ນປະທານວຽນອາຊຽນໃນປີ 2024 ນີ້ ສະບາຍດີ ທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ຕໍ່ໄປແມ່ນພາກສະຫຼຸບຂ່າວ ຂ່າວສຳຄັນທີ່ພວກເຮົາໄດ້ສະເໜີທ່ານໄປແລ້ວນັ້ນມີດັ່ງນີ້ ເມືອງຫ້ວຍຊາຍອອກໜັງສືແຈ້ງເຕືອນໃຫ້ລະວັງການລັ ກພາໂຕເດັກນ້ອຍ ທາງການກຽມຍົກຍ້າຍ 4 ບ້ານ ຈາກໂຄງການເຂື່ອນຫຼວງພະບາງ ຈົບສະຫຼຸບຂ່າວ ສະບາຍດີ ເປັນອັນວ່າລາຍການກະຈາຍສຽງສຳລັບພາກນີ້ໄດ້ສິ້ນສຸດລົງພຽງເທົ່ານີ້ ພົບກັບພວກເຮົາຄ ະນະຈັດລາຍການອີກໃໝ່ ຕາມເວລາ ແລະ ສະຖານີແຫ່ງດຽວກັນນີ້ ຕອນເຊົ້າເລີ່ມແຕ່ເວລາ 7 ໂມງ ຫາ 8 ໂມງ ຕາມເວລາໃນເມືອງລາວ ດ້ວຍຂະໜາດຄື້ນສັ້ນ 9,930 ກິໂລເຮີດ ຕອນແລງເລີ່ມແຕ່ເວລາ 6 ໂມງ ຫາ 7 ໂມງ ດ້ວຍຂະໜາດຄື້ນສັ້ນ 13,685 ກິໂລເຮີດ ຄະນະຈັດລາຍການພ້ອມດ້ວຍຂ້າພະເຈົ້າ ສີວິໄລ ຜູ້ປະກາດລາຍການ ແລະ ກຳກັບການອອກອາກາດ ຂໍລາທ່ານຜູ້ຟັງໄປກ່ອນ ຂໍຄວາມສຸກສະຫວັດດີ ຈົ່ງມີແດ່ທຸກໆທ່ານ ສະບາຍດີ